ສຸກສະບາຍດີທຸກໆທ່ານ ນີ້ແມ່ນຄຳເລັກ ທອງວິລຸຍ ຮ່ວມກັບ SBS ເປັນພາສາລາວ ສຳລັບມື້ນີ້ວັນຈັນທີ 24 ພຶດສະພາ 2021 ໃນພາກລາຍການໃນມື້ນີ້ເໝືອນດັ່ງເດີມ ຂໍນຳເອົາຂ່າວຂ່າວທີ່ຄິດວ່າເປັນທີ່ສົນຈິດສົນໃຈ ສາລ ະຄະດີ ການວິເຄາະວິໄຈ ແລະ ເລື່ອງລາວບາງສິ່ງບາງຢ່າງຈາກຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງມາເວົ້າສູ່ທ່ານຟັງ ແລະ ກໍໃຄ່ຂໍນຳເອົາເລື່ອງ ໃນເວລານີ້ຍາມໜາວຂອງປະເທດອົດສະຕຣາລີຍ ມີວຽກໃນຊົນນະບົດ ແນວໃດໃຫ້ເຮັດບໍ ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍຈະສ້າງໂຮງໄຟຟ້າທີ່ຈະໃຊ້ແກັສເປັນພະລັງ ເພື່ອທຸເລົາຊັບພະຍາກອນພະລັງຕ່າງໆ ໂຄວິດ-19 ມັນລວງຫຼອກເກັ່ງແທ້ໆ ໂລກນີ້ຫ່ວງໃຍນຳໂຄວິດ-19 ສາຍພັນອິ ນເດຍ ແຮງງານລາວໃນແຖວເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ບໍ່ແກ້ວ ແຕກໜີກັນຍ້ອນຫຍັງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຕໍ່ຍາວດົນນານອອກອີກ ລັອກດາວອີກໃໝ່ ແລະ ພະນັກງານການຂົນສົ່ງວຽງຈັນຕ້ອງ ຫ້າມບໍ່ຮັບເອົາຜູ້ທີ່ບໍ່ຖືກສັກຢາປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ມາເວົ້າມາວ່າສູ່ທ່ານຟັງ ຫົວຂໍ້ຂ່າວທີ່ຄິດວ່າສຳຄັນສຳລັບພາກລາຍການໃນມື້ນີ້ ຖ້ຽວບິນນຳເອົາຄົນອົດສະເຕຣເລຍຈາກປະເທດອິນເດຍກັບມາຍັງປະເທ ດອົດສະເຕຣເລຍອີກໃໝ່ແລ້ວ ໃນປະເທດອີຕາລີ Cable Car ຫຼົ່ນຕົກລົງເຮັດໃຫ້ຄົນຕາຍຍ້ອນ 14 ຄົນ Essendon ຊະນະ North Melbourne ໄປແລ້ວ ຂ່າວທົ່ວໄປ ພໍ່ແມ່ທັງຫຼາຍຂອງເດັກໆທີ່ຄາຢູ່ໃນປະເທດອິນເດຍ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານອົດ ສະເຕຣເລຍຈົ່ງນຳເອົາລູກໆນັ້ນກັບຄືນມາຍັງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ໂຄວິດ-19 ສາຍພັນອິນເດຍກຳລັງອາລະວາດປະເທດອິນເດຍຢູ່ ເດັກໆອົດສະເຕຣເລຍມີເຖິງ 173 ຄົນທີ່ຄາຢູ່ໃນປະເທດອິນເດຍ ໂດຍ ບໍ່ມີພໍ່ແມ່ຢູ່ນຳ ຍານາງ Harpinder Romana ຈຳຕ້ອງເພິ່ງພາອາໄສຄົນແປກໜ້າ ແລະ ຄົນອົດສະເຕຣລຽນທີ່ກັບມາຍັງຊິດນີໃນຖ້ຽວບິນເອກະຊົນນັ້ນ ນຳເອົາລູກຂອງຍານາງຈາກປະເທດອິນເດຍມາໃຫ້ຍານາງໃນປະເທດ ນີ້ ຍານາງ Romana ເວົ້າວ່າ ຍານາງຈຳຕ້ອງຫັນໄປໄວ້ວາງໃຈຄົນແປກໜ້າ ຍ້ອນທີ່ລັດຖະບານອົດສະເຕຣລຽນລົ້ມເຫຼວທີ່ຈະຊົດຊ່ວຍຍານາງ ນີ້ເກີດຂຶ້ນເມື່ອທີ່ຖ້ຽວບິນຄັ້ງທີ 2 ບິນມາຮອດມາເຖິງນະຄອນດາວິນ ອົ ດສະເຕຣເລຍ ຈາກປະເທດອິນເດຍ ນຳເອົາຄົນອົດສະເຕຣລຽນ 165 ຄົນມາຮອດມາເຖິງສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວໃນທ້າຍສັບປະດາແລ້ວນີ້ ຄົນອົດສະເຕຣລຽນທີ່ຄາຢູ່ໃນປະເທດອິນເດຍມີເຖິງປະມານ 11,000 ຄົນ ທີ່ຈ ະກັບຄືນມາຍັງປະເທດນີ້ໝົດ ພາຍໃນວັນທີ 4 ມິຖຸນາ 2021 ມີບ່ອນຄວາຣັນທີນພວກດັ່ງກ່າວຢູ່ໃນລັດ New South Wales, Victoria, Queensland, Australia ແລະ Western Australia ນອກຈາກໃນ Northern Territory ການສັກຢູກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຄວາຣັນທີນພະຍາດດັ່ງກ່າວ ແລະ ການເ ປີດຊາຍແດນສາກົນອົດສະເຕຣເລຍ ຄົງເປັນຫົວຂໍ້ອັນສຳຄັນ ເມື່ອທີ່ສະພາຜູ້ແທນລາຊະດອນອົດສະເຕຣເລຍປະຊຸມກັນຂຶ້ນໃນສັບປະດານີ້ ອົດສະເຕຣເລຍສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ຄົນໄດ້ແລ້ວເຖິງ 500,000 ຄົນ ຄືກະທຳດັ່ງນັ້ນໄດ້ໃນສັບປະດາດຽວເປັນຄັ້ງແລກ ແລະ ສັກຢານັ້ນໃຫ້ແລ້ວໄດ້ເຖິງ 3,600,000 ຄົນ ແຕ່ບໍ່ຮອດ 4 ລ້ານຄົນທີ່ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍກະວາງໄວ້ໃຫ້ເຮັດໃຫ້ແລ້ວໃຫ້ສ້ຽງພາຍໃນທ້າຍເດືອນມີນ າປີນີ້ ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍກຳລັງດັນໃຫ້ຄົນທັງຫຼາຍໄປໃຫ້ສັກຢານັ້ນໂດຍໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້ ເພາະພວກເຂົາເຈົ້າມີສິດໄດ້ຮັບການບໍລິການສັກຢູກສັກຢານັ້ນ ຄົນທີ່ແກ່ກວ່າ 50 ປີ ສາມາດໄປໃຫ້ສັກຢ າວັກຊີນຍີ່ຫໍ້ AstraZeneca ເປັນເວລາສອງສາມສັບປະດາມາແລ້ວ ກະທັ່ງທີ່ວ່າມີຄວາມຫ່ວງໃຍວ່າບາງຜູ້ບາງຄົນອາດຈະລໍຖ້າຈົນກວ່າທ້າຍປີນີ້ ເພື່ອຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຍີ່ຫໍ້ Pfizer ຊາວລ້ານໂດສ ຈະມາຮອດມາເຖິງປະ ເທດອົດສະຕຣາລີ ໃໝ່ອີກ ທາງການຕ່າງໆຂອງລັດວິກຕໍເຣຍຈະເລີ່ມລາດຕະເວນກວດເບິ່ງຄົນໂດຍສານໃນການຂົນສົ່ງສາທາລະນະຊົນຕ່າງໆ ເພື່ອຊອກຫາຄົນທີ່ບໍ່ໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມ ແລະ ຈະປັບໃໝ ພວກເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງໜັກໜ່ວງ ຈາກແຕ່ມື້ນີ້ 24 ພຶດສະພາ ທາງການວິກຕໍເຣຍຈະເຈາະຈົງໃສ່ຄົນທີ່ບໍ່ປະຕິບັດຕາມຄວາມຈຳຕ້ອງໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມ ເມື່ອຂີ່ຍານພາຫະນະຂອງການຂົນສົ່ງສາທາລະນະຊົນ ກາ ນຄົ້ນຄວ້າອັນໜຶ່ງເຫັນວ່າ ຄົນໂດຍສານພຽງແຕ່ຫຼາຍກວ່າ 50 ເປີເຊັນໜ້ອຍໜຶ່ງໃນລົດໄຟ ແລະ ລົດແທຣມ ໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມ ຄົນ 14 ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະ ເດັກຄົນໜຶ່ງຢູ່ໃນອາການສາຫັດຈາກຄວາມບາດເຈັບ ຍ້ ອນເຄເບິນຄາທີ່ໄປມາລະຫວ່າງເລກມາກິອໍ ແລະ ພູຜາໜ່ວຍໜຶ່ງ ຕົກຈາກຄວາມສູງ 20 ແມັດລົງສູ່ພື້ນດິນ ເຄເບິນຄາ ສະເຕຣຊາ ມັນຕາໂຣນ ນຳເອົານັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຄົນທ້ອງຖິ່ນໄປມາໃນຄວາມສູງປະມາ ນ 1,400 ແມັດຈາກລະດັບນ້ຳທະເລ ຂຶ້ນໄປຍັງພູມັດຕາໂຣນ ໂດຍໃຊ້ຄວາມໄວພຽງແຕ່ 20 ນາທີ ເຄເບິນຄານັ້ນກຳລັງຂຶ້ນໄປຍັງພູນັ້ນຢູ່ ເມື່ອຫຼົ່ນຕົກຈາກຄວາມສູງ 20 ແມັດກະແທກໃສ່ໜ້າດິນ ແລ້ວກິ້ງລົງພູນັ້ນຫຼາຍຮ ອບໄປຄາຢູ່ກົກໄມ້ ມາເຊລາ ເຊເວຣີໂນ ເຈົ້າກຳແພງເມືອງສະເຕຣຊາເວົ້າວ່າ

ນັກການເມືອງອົດສະຕຣາລີ ຕິຕຽນການກຽດຊັງຄົນຈິວສ ທີ່ທ່ານສັງເກດຮູ້ເຫັນໃນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ພາຍຫຼັງການຕໍ່ສູ້ກັນລະຫວ່າງອິດສະຣາເອນ-ຮາມາສ ນະທີ່ການຊຸມນຸມເຂົ້າຂ້າງອິດສະຣາເອນທີ່ວັດ Central Synagogue ໃນ ນະຄອນຊິດນີໃນຄາວວານນີ້ ທ່ານ ຊາມາ ເວົ້າວ່າ ທ່ານດີອົກດີໃຈຫຼາຍທີ່ມີການຢຸດຍິງກັນລະຫວ່າງອິດສະຣາເອນ-ຮາມາສ ທ່ານເປັນຜູ້ແທນລາຊະດອນອົດສະຕຣາລີຈາກພັກ Liberal Australia ທ່ານເວົ້າວ່າ

ການຊຸມນຸມກັນໃນວານນີ້ນັ້ນຖືກຈັດຂຶ້ນໂດຍ Jewish Community ແລະ ໃນມື້ຊືນນີ້ ຄືວັນສຸກທີ 21 ພຶດສະພາ ຄົນທີ່ເຂົ້າຂ້າງປາເລສະໄຕນ໌ຊຸມນຸມກັນຂຶ້ນໃນນະຄອນໃຫຍ່ຕ່າງໆທົ່ວອົດສະຕຣາລີ ພາຍຫຼັງສັນຍາການຢຸດຍິງກັນລະ ຫວ່າງອິດສະຣາເອນ-ຮາມາສ ຍຸຕິການຕໍ່ສູ້ກັນລະຫວ່າງຄະນະທັງສອງດັ່ງກ່າວນັ້ນ ທາງການສະຫະປະຊາຊາດມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍກ່ຽວກັບຄວາມເສຍຫາຍມາກມາຍໃນກາຊາ

ແລະ ປະເທດອິດສະຣາເອລບິນຖະຫຼົ່ມຈຸດເປົ້າໝາຍ ທີ່ປະເທດອິດສະຣາເອລຮຽກວ່າແມ່ນການເຈາະຈົງໃສ່ພວກຫົວຮຸນແຮງ ຈາກການຕໍ່ສູ້ຈູ່ໂຈມຕີກັນນັ້ນ ຄົນເຖິງຫຼາຍກວ່າ 250 ຄົນຕາຍຍ້ອນ ທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ແ ມ່ນຄົນປາເລັດສະຕິນ ແລະ ອິດສະຣາເອລເວົ້າວ່າ ຢ່າງໜ້ອຍຫົວຮຸນແຮງ 200 ຄົນຖືກຂ້າຕາຍ ຜູ້ນຳຕ່າງໆໃນຢູໂຣບ ກຳລັງຫາເອົາຄວາມຊີ້ແຈງອະທິບາຍກ່ຽວກັບຖ້ຽວບິນ Ryanair ຖ້ຽວໜຶ່ງ ຖືກປ່ຽນທິດທາງໄປລົງຢູ່ ໃນສະໜາມບິນໃນເບລາຣຸສໃນວານນີ້ ທີ່ແມ່ນເພື່ອທາງການຈັບເອົາ blogger ຄົນໜຶ່ງທີ່ຢູ່ໃນຍົນນັ້ນ ທີ່ບິນມາຈາກກຸງ Athens ໃນປະເທດ Greece ໄປຍັງ Vilnius blogger ແມ່ນຄົນທີ່ຂີດຂຽນຢູ່ໃນອິນເຕີເນັດ ຕິຕຽນປະນາມບາງສິ່ງບາງຢ່າງ Ryanair ເປັນສາຍການບິນ Irish ແລະ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າເຫດການດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນ ຄືຖືກສັ່ງໃຫ້ປ່ຽນທິດທາງການບິນ ໄປລົງຢູ່ສະໜາມບິນແຫ່ງໜຶ່ງທີ່ຢູ່ໃກ້ໆກັບນະຄອນ Minsk ເບລາຣຸສໃຊ້ໂອກາດດັ່ງກ່າວຈັບເອົາຄົນໂດຍສາ ນຄົນໜຶ່ງ ຄື Roman Protasevich ທີ່ເປັນ blogger ທີ່ຕິຕຽນລັດຖະບານເບລາຣຸສ ສາຍການບິນ Ryanair ແຈ້ງບອກເລື່ອງລາວດັ່ງກ່າວຕໍ່ປະເທດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ທາງການຄວາມປອດໄພໝັ້ນຄົງ ຢູໂຣບແລ້ວ ພູໄຟ Mount Nyiragongo ໃນປະເທດກົງໂກ ແຕກລ ະເບີດຂຶ້ນໃນມື້ຊືນນີ້ ຕໍ່ຈາກທີ່ມັນນອນເຊື່ອຍຢູ່ເປັນເວລາຍາວນານ ປະມານ 20 ປີມາແລ້ວ ເຫດການດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ທ້ອງຟ້າອາກາດແດງໄປໝົດ ແລະ ນ້ຳພູໄຟຄືລາວາ ບິນໄປຕົກໃສ່ໄຮເວອັນສຳຄັນອັນໜຶ່ງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນທັງຫຼາຍແຕກຕື່ນປົບຫຼົບໜີໄປຍັງໂກມາ ທີ່ເປັນນະຄອນແຫ່ງໜຶ່ງທີ່ມີພົນລະເມືອງ ເຖິງປະມານ 2 ລ້ານຄົນ ທາງການຕ່າງໆສັ່ງໃຫ້ສຸກເສີນອອກໄປຈາກເຂດພູໄຟນັ້ນແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ຍັງຮູ້ວ່າ ມີຄົນລົ້ມ ຫາຍຕາຍເຈັບຍ້ອນຫຼືບໍ່ ພູໄຟທີ່ແຕກຂຶ້ນນັ້ນກໍສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ຄືສົ່ງກ້ອນຫີນໄປຕົກໃສ່ກົງໂກພາກຕາເວັນອອກດ້ວຍ

ແລະ ຊະນະໄປ 141 ທີ່ North Melbourne ໄດ້ພຽງແຕ່ 69 ປະມານ 1 ໂດລາອົດສະຕຣາລີທຽມກັນກັບ 77 ເຊັນສະຫະລັດອາເມລິກາ 0.63 ຢູໂຣ 4.97 ຢວນຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ 17,816.13 ດົງຫວຽດນາມ 3,142.63 ຫຼຽນຂະເໝນ 24.24 ບາດໄທ 7,279.78 ກີບລາວ ມື້ອື່ນ Melbourne ຝົນເຣ ນຈະກໍ່ການຂຶ້ນ 14-20 Canberra ຝົນຊາວເວີ 1 ຫຼື 2 ຫ່າຈະຕົກໃນຕອນຫຼັງ 5-17 Sydney ແລະ Brisbane ຈະເມກເປັນບາງສ່ວນ 13-22 14-23 ຕາມລະດັບ Darwin ຈະແດດ 22-33 Perth ຈະເມກເປັນບາງສ່ວນ 5-18 Adelaide ຈະຕົກຝົນເຣນ ຈະກັບກາຍມີລົມ 12-19 Hobart